ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງໂຄວິດ-19 ອີກ ມີຢູ່ວ່າ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງກ່ອນໆນີ້ ວ່າມີຄົນຢູ່ໃນລາວ ເຮັດສິ່ງທີ່ວ່າເປັນການແຜ່ຜາຍຂະຫຍາຍໂຄວິດ-19 ຂຶ້ນໃນລາວ ແລ້ວກໍມີບຸກຄົນຈຳນວນໜຶ່ງຖືກຈັບ ແລະ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ມີການຕັດສິນຊີ້ຂາດຄະດີໃສ່ຄົນລາວ 6 ຄົນ ທີ່ຖືກກ່າວຫາຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ລາຍງານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວ່າງວັນທີ 15 ກໍລະກະດາ 2021 ທີ່ຜ່ານມານີ້ເນາະ ສານປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກະໄດ້ອ່ານຄຳພິພາກສາຄະດີ ນາງ ຕີນ່າ ນາງ ຕຸກຕິກ ກັບພວກອີກ 6 ຄົນ ກະທຳຜິດໃນຂໍ້ຫານຳພາຄົນເຂົ້າປະເທດຢ່າງຜິດກົດ ກົດໝາຍ ການເຜີຍແຜ່ໂຄວິດ-19 ແລະ ການປິ ດບັງການກະທຳຜິດເນາະ ການກະທຳຂອງຈຳເລີຍ 5 ຄົນ ເປັນການກະທຳໂດຍຕັ້ງໃຈ ເພາະວ່າຊ່ວງເວລາບຸນປີໃໝ່ຂອງລາວ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້ ກະໄດ້ລະບາດຢ່າງຮຸນແຮງ ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດໄ ທ ແຕ່ຈຳເລີຍທັງໝົດກະຍັງລະເມີດຄຳສັ່ງປິດເຂດແດນ ນຳພາຄົນໄທເຂົ້າຜິດກົດໝາຍ ໂດຍຈຳເລີຍທີ 1 ນີ້ເນາະ ກໍຄືນາງ ພາວະດີ ວິພາກອນ ຫຼືວ່າ ຕຸກຕິກ ເປັນຜູ້ຕິດຕໍ່ກັບຄົນໄທ 2 ຄົນ ໃຫ້ລັກຂ້າມແດນ ທັງຮັບ ແ ລ້ວກະສົ່ງ ແລ້ວກະຕິດພະຍາດໂຄວິດນຳເນາະ ຈຳເລີຍທີ 2 ນາງ ມອນມີນາ ສຸດທິດາ ຫຼືວ່າ ຕີນ່າ ອາຍຸ 22 ປີ ອັນນີ້ກະເປັນຜູ້ນຳພາຄົນໄທທ່ຽວໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງຕັດສິນຊີ້ຂາດ ກ່ຽວກັບຄ ະດີທີ່ວ່ານຳເອົາຄົນໄທ ຫຼືວ່າໃຜກະຢ່າ ຂ້າມຂອງ ຫຼືວ່າຂ້າມເຂດແດນແຫ່ງໃດກະຢ່າ ເຂົ້າມາລາວ ແລ້ວມັນເກີດມີແມ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຜ່ຜາຍຂຶ້ນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າກໍມີການຕັດສິນຊີ້ຂາດແລ້ວ ທີ່ວ່າຍິງນາງໜຶ່ງ ນັ້ນຕິດຄຸກ 5 ປີປາຍ ແລ້ວກະຜູ້ໜຶ່ງກໍ 3 ປີປາຍ ແລ້ວກະພວກອື່ນໆກໍຕິດຄຸກຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຖືກປັບໃໝເປັນເງິນຄຳມາກມາຍອີກນີ້ ແມ່ນວ່າກ່ຽວກັບທີ່ວ່າການຕັດສິນຊີ້ຂາດນີ້ນະ ແມ່ນວ່າດຽວນີ້ນີ້ ມັນມີຂ່າວມີຄາວແ ນວໃດ ຢູ່ໃນພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ຫຼືໄທກະດີ ຈັ່ງຊີ້ ເພາະວ່າການຕັດສິນຊີ້ຂາດນີ້ ອາດຈະຖືກມອງເຫັນວ່າໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດນີ້ນະ ອັນນີ້ເນາະ ກະຄືການຕັດສິນຄະດີເທື່ອນີ້ ເຂົ້າໃຈວ່າເນາະ ກະເປັນເລື່ອງຂອງການ ລັກພາຄົນໄທເຂົ້າປະເທດຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ໃນສະຖານະການທີ່ທາງການລາວໄດ້ປະກາດຫວງຫ້າມ ຫຼືວ່າປະກາດລັອກດາວປະເທດຢູ່ ໃນໃນຂະນະທີ່ທີ່ຖືກຈັບກຸມນີ້ເນາະ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່ານາງໜຶ່ງ ອັນຕິດຄຸກ 5 ປີປາຍຈັ່ງຊີ້ນະ ຢູ່ໃນກົດໝາຍທີ່ວ່າເພິ່ນນຳມາຕັດສິນຊີ້ຂາດນີ້ ໄດ້ລະບຸໄວ້ບໍ່ວ່າຄະດີແບບນີ້ ກໍລະນີນີ້ ຄ້າຍຄຽງນີ້ ຈຳຕ້ອງຕິດຄຸກຈັກຟ້າຈັກປີຊີ້ ໄດ້ບອກບໍ່ ຍົກຕົວຢ່າງ ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ນີ້ເນາະ ຫຼືວ່າໃນປະເທດໄທກໍດີ ສົມມຸດວ່າຂ້າຄົນຈັ່ງຊີ້ ກົດໝາຍມັນລະບຸໄວ້ວ່າຕິດຄຸກ 20 ປີຊີ້ ຄັນຂ້າໂດຍການທໍລະມານ ຕິດອີກ 40 ປີ ເປັນ 60 ປີຈັ່ງຊີ້ ອັນນີ້ກົດໝາຍລາວເພິ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລ້ວກໍຖືກນຳ ມາຊີ້ແຈງອະທິບາຍວ່າ ຍ້ອນກົດໝາຍມາດຕານີ້ທີ່ບົ່ງໄວ້ຕິດຄຸກທໍ່ນັ້ນທໍ່ນັ້ນ ຈຶ່ງຕັດສິນຜູ້ກ່ຽວ 5 ປີປາຍຊີ້ ໄດ້ເວົ້າໄດ້ວ່າບໍ່ ອັນນີ້ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງເນາະ ພຽງແຕ່ວ່າໃຫ້ຂໍ້ມູນ ອ່າ ເລື່ອງຂອງການຕັດສິນວ່າ ເປັນຜູ້ຕິ ດຕໍ່ກັບຄົນໄທ 2 ຄົນ ໃຫ້ລັກຂ້າມແດນ ຮັບສົ່ງ ແລ້ວກະຕິດພະຍາດໂຄວິດຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກໍແມ່ນຢູ່ການລັກຂ້າມແດນຫັ້ນ ແຕ່ວ່າມັນເກີດມີການແຜ່ຜາຍແມ່ພະຍາດຂຶ້ນ ຄືໂຄວິດ-19 ຂຶ້ນໃນລາວຫັ້ນ ແຕ່ວ່າມັນມັນມັນມັນ ເປັນຄະດີທີ່ວ່າລົງໂທດໜັກນີ້ນະ ມັນມີການອຸທອນໂທດບໍ່ ເພາະວ່າອາດຈະວ່າເຂົາເຈົ້າລັກເອົາກັນເຂົ້າໄປ ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈເອົາແມ່ພະຍາດໄປແຜ່ຜາຍນີ້ນະ ແຕ່ວ່າຄະດີນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບແຜ່ຜ າຍແມ່ພະຍາດ ຈຶ່ງວ່າຕັດສິນຈຳຄຸກໜັກນີ້ນະ ອັນນີ້ເພິ່ນມີການອຸທອນໃຫ້ແລ້ວ ຫຼືຍັງ ຈຶ່ງວ່າຫຼຸດລົງມາເປັນ 5 ປີປາຍ ຫຼືວ່າຕັດສິນສູງສຸດໂລດ 5 ປີປາຍໂລດບໍ່ ຫຼືວ່າແນວໃດ ອັນນີ້ກະໜ້າຈະເປັນສານ ສານຊັ້ນຕົ້ນ ສ ານຕຳອິດນີ້ເນາະ ທີ່ໄດ້ຕັດສິນໄປ ຂອງກໍຕັດສິນຫວ່າງວັນທີ 15 ກະລະກະດາ ແຕ່ວ່າໃນເລື່ອງຂອງການອຸທອນ ຫຼືວ່າການຍື່ນເລື່ອງເພື່ອຫຼຸດໂທດນີ້ ກະຄືຊິມີການດຳເນີນການຕໍ່ໄປ ຄືຄືປະເທດອື່ນໆເນາະ ແລ້ ວກ່ຽວກັບຄົນໄທທີ່ວ່າຖືກລັກລອບ ຫຼືວ່າລັກລອບເຂົ້າໄປໃນລາວຫັ້ນນະ ທີ່ວ່າຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຊາບນີ້ ກົດໝາຍໄທນີ້ແປວ່າຫ້າມສົ່ງຄົນສັນຊາດໄທໄປໃຫ້ຕ່າງປະເທດໃນຄະດີຕ່າງໆນີ້ ຂໍຖາມໄດ້ວ່າຄົນໄທ ທີ່ວ່າຖືກລັກລອບເຂົ້າໄປໃນລາວ ຫຼືວ່າລັກເຂົ້າໄປໃນລາວ ໃນກໍລະນີກ່ຽວກັບທີ່ວ່າມີການຕັດສິນຊີ້ຂາດນີ້ນະ ຖືກທາງການໄທຈັບສົ່ງໄປໃຫ້ລາວຕັດສິນແລ້ວຫຼືຍັງ ຫຼືວ່າຍັງບໍ່ໄດ້ຈັບສົ່ງເທື່ອ ຫຼືວ່າຈະບໍ່ຈັບສົ່ງ ເລື່ອງນີ້ເນາະ ກໍຄືຫຼັງຈາກທີ່ມີການ ຈັບກຸ່ມຄົນລາວແລ້ວນີ້ ແລ້ວກະຄົນທີ່ຂ້າມໄປ ລັກຂ້າມໄປແລ້ວນີ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນຂ່າວ ຂ່າວທີ່ກ່ຽວກັບຄົນໄທກໍຈະໄດ້ງຽບຫາຍໄປເນາະ ແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງຕັດສິນຊີ້ຂາດນີ້ນ ະ ທີ່ວ່າມັນກ່ຽວພັນກັບຄົນໄທທີ່ວ່າຖືກລັກລອບເຂົ້າໄປໃນລາວ ຫຼືວ່າລັກລອບເຂົ້າໄປວ່າຊັ້ນເຖາະ ກໍໄປຫາຊູ້ຫາສາວ ຫຼືວ່າແນວໃດເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ ໄປຫຼິ້ນບຸນປີໃໝ່ກໍບໍ່ຈັກແຫຼະ ແຕ່ວ່າໃນເມື່ອທີ່ມັນກ່ຽວພັນກັບຄົນ ໄທນີ້ ປະຊາຊົນໄທ ຫຼືຂ່າວຄາວໄທ ຫຼືວ່າວົງການໃນປະເທດໄທນີ້ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ການຕິຊົມແນວໃດບໍ່ ການຕັດສິນຂອງລາວກໍເພິ່ງເກີດຫວ່າຫວ່າງວັນທີ 15 ກະລະກະດາທີ່ຜ່ານມາ ເມື່ອຕະກີ້ນີ້ເນາະ ກໍຄືເລື່ ອງຂອງການຕັດສິນຂອງແຕ່ລະປະເທດ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຄົນໄທກໍຊິບໍ່ ບໍ່ກ້າວລ່ວງເນາະ ບໍ່ກ້າວລ່ວງ ກໍເປັນເລື່ອງຂອງພາຍໃນ SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ